خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتى داۋاملىق تۆۋەنلەۋاتقان بولۇپ بۇ ئەھۋالدا خىتاي پۇلىنىڭ دۇنيا پۇل مۇئامىلە ساھەسىدە دوللارغا ئوخشاش ئىناۋەت قازىنىشى ناھايىتى قىيىن ئىكەن بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى خەۋەر قىلىشىچە خىتاي پۇلىنىڭ بىر دوللارغا تەڭ كېلىدىغان قىممىتى ئۆتكەن ھەپتىدىلا يەتتە يۈەن ئوتتۇز سېنتتىن ھالقىغان بولۇپ ئۆتكەن يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشۈپ قالغان خىتاي بانكىسى قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ دوللارنى پاخال قىلىپ ساتىدىغانلىقىنى داۋراڭ قىلغان ئەمما ھازىر دوللارمۇ مەلۇم نىسبەتتە پاخاللىشىۋاتقان بولۇپ خىتاي تەرەپ گەرچە قولىدىكى دوللارنى بىر تەرەپ قىلىۋەتسىمۇ خىتاي پۇلىنىڭ داۋاملىق پاخاللىشىشىنى توسۇپ قالالمايدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتىنى داۋاملىق ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن قەرزنىڭ ئۆسۈم نىسبىتىنى چۈشۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللانغان ئامېرىكا بولسا ئۆسۈم نىسبىتىنى ئۆستۈرگەن بۇ ئەھۋالدا خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتى يەنە توققۇز پىرسەنت ئەتراپىدا تۆۋەنلەيدىكەن خىتاي پۇلىنىڭ بىر دوللارغا تەڭ كېلىدىغان قىممىتى يەتتە يۈەن ئەللىك سېنتقىمۇ بېرىپ قالىدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئەزەلدىن پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنى بىر قوللۇق باشقۇرۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇرۇن بىر مەزگىل خىتاي پۇلىنى پاخاللاشتۇرۇش ئارقىلىق سودىدىن نەپ ئېلىش تاكتىكىسىنى ئىشقا سالغان ئەمما بۇنداق قىلىشنىڭ خەتىرىمۇ بار بولۇپ ئەگەر خىتاي ئىقتىسادى بىر قەدەر كۈچلۈك بولمىغىنىدا خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسى بىراقلا چۈشۈپ كېتىپ ئىقتىسادىي كرىزىس كېلىپ چىقىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى خىتاي پۇلىنى برازىلىيە روسىيە ھىندىستان ۋە جەنۇبىي ئافرىقىدىن ئىبارەت كېسەك دۆلەتلەر ئىتتىپاقىنىڭ كوزۇر پۇلى قىلىپ خەلقئارادا دوللارنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقانىدى نۆۋەتتە خىتاي ئىقتىسادى چېكىنىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسى چۈشۈپ كېتىپ خەلقئارادا ئىناۋەتلىك پۇل بىرلىكى بولۇش ئېھتىمالىمۇ زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدىكەن جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رېيموندو يىگىرمە يەتتىنچى ئاۋغۇست يەكشەنبە كۈنىدىن باشلاپ خىتايدا ئۈچ كۈنلۈك زىيارەتتە بولىدىكەن ھەمدە خىتاي بىلەن بولىدىغان سودا ھەققىدە مۇھىم مۇزاكىرىلەرنى ئېلىپ بارىدىكەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئۆزىنىڭ تور بېتىدە بۇ ھەقتە بايانات بېرىپ، جىنا رەيموندو بۇ قېتىم ئامېرىكا خىتاي سودا مۇناسىۋەتلىرى، ئامېرىكا كارخانىلىرى دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىق ۋە ھەمكارلىشىشقا بولىدىغان ساھەلەر توغرىسىدا خىتاي بىلەن بۆسۈش خاراكتېرلىك سۆھبەت ئەپ بارىدۇ، دېگەن. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ بېشىدا خىتاينى تۆت كۈنلۈك زىيارەت قىلغان بولۇپ، خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن ئۈنۈملۈك سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى ياخشىلاشقا، ئاساس سالغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، جىنا رەيموندو بۇ قېتىم خىتاي سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋنىڭ تەكلىپى بىلەن خىتايغا بارىدىغان بولۇپ، خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى ۋە كارخانا مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشىدىكەن. ئۇ بېيجىڭ ۋە شاڭخەيدە زىيارەتتە بولغاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ باش ئاغرىقى بولغان خىتاي ئىقتىسادىدىكى قاراڭغۇ تەرەپلەر ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى سانلىق مەلۇماتىغا دائىر مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەت ئەپ بارىدىكەن. جىنا رېيماندو ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى خىتايغا بارغان ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ زىيارىتى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ بۇ يىل ئون بىرىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق يىغىنىدا خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشۈش ئېھتىمالىنى كۈچەيتىدىكەن جىنا رېيماندو خىتايغا بېرىشتىن ئىلگىرى ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكا شىركەتلىرىدىن يىگىرمە يەتتە شىركەتنى تەكشۈرۈش تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى ئېلان قىلغان بولۇپ بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ قارالغان لىتىي باتىرېيىسى ئىشلەپچىقىرىدىغان گۇاڭدۇڭ گۇاڭخۇا شىركىتىمۇ بار ئىكەن خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق شىركەتلىرى ئەسلىدە ھەربىي تەھدىت سىياسىي باستۇرۇش ۋە ئىقتىسادىي تالان تاراج قىلىشنىڭ ۋاسىتىلىرىغا ئايلانغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ چەكلەش ئوبيېكتىگە ئايلانغان بولسىمۇ

بۇ خىتايدىن پاكىستانغا ئېچىلغان ۋە تاموژنا تەكشۈرۈشىدىن ئۆتمەيدىغان تۇنجى خەلقئارا سودا يولى ھېسابلىنىدىكەن خەلقئارا تاشيول قاتنىشى كېلىشىمى خەلقئارا قاتناش تۈگۈنلىرىدە ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلىدىغان ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ تاموژنا تەكشۈرۈشىگە ئۇچرىمايدىغان بىر قاتناش سىستېمىسى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەرنى تۈگۈن قىلغان سودا يولىنى راۋانلاشتۇرۇش ۋاقىتنى تېجەش ئۈچۈن

ئامېرىكىغا كىرەلمەيدىغان ماللارنىڭ پاكىستان ئارقىلىق باشقا دۆلەتلەرگە ماڭدۇرۇلۇشىغا كەڭ يول ئېچىپ بېرىدىغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كلېۋېرلى بۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتايغا زىيارەتكە بارىدىغان بولۇپ ئۇ يېقىنقى بەش يىلدىن بۇيان خىتايغا تۇنجى بارىدىغان ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ھېسابلىنىدىكەن

بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئەنگلىيىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لىز تراس خىتاينى تەھدىت دەپ قاراپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قاتتىق پوزىتسىيە بىلدۈرگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە خىتاينى تەنقىدلىگەن ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرىنى خىتايغا كىرمەسلىك خوڭ كوڭغا كىرمەسلىك خىتاي بىلەن سودا قىلماسلىق دېگەندەك چەكلىمىلەر بىلەن جازالىغان ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كلېۋېرلى ئەنگلىيە پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىدا قىلغان سۆزىدە بۇ زىيارەت ھەققىدە مۇنداق دېگەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ ۋەزىپىسى مەيلى ئۇ قارشى پىكىردىكى ھۆكۈمەت بولسۇن چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى بىلەن كۆرۈشۈش بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتىمىز ئارىدىكى ئىختىلاپنى كۆتۈرۈپ چىقىش مەيلى شىنجاڭ خوڭ كوڭ ياكى پارلامېنت ئەزالىرىمىزنىڭ جازا چەكلىمىسىگە ئۇچراش مەسىلىسى بولسۇن مەن بۇ مەسىلىنى تەكىتلەيمەن مەن ھەر قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشكەندە بۇ مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلدىم ھەم داۋاملىق شۇنداق قىلىمەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشچە ئەنگلىيە باش ۋەزىرى رىشى سۇناك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ھۆكۈمەت بېشىغا چىققاندىن بۇيان ئالدىنقى نۆۋەتلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئەكسىچە خىتاي بىلەن ئوچۇق يورۇق ئالاقە قىلىش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىس كلېۋېرلىنىڭ بۇ قېتىم خىتايغا زىيارەتكە بارماقچى بولۇشى بۇنىڭ بىر ئىپادىسى ئىكەن.
ئۇيغۇر رايونى ھازىر خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم ئېنېرگىيە، خام ئەشيا بازىسى بولۇپلا قالماي، خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول كېڭەيمىچىلىكىنى زۆرۈر ئىمكانىيەتلەر بىلەن تەمىنلەيدىغان ئارقا سەپ بازىسىغا ئايلانماقتا. خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ئاۋغۇست كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات رايونى قۇرۇش پىلانىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ پىلاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىل بىلەن ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىلنى تەرەققىيات نىشانى قىلىپ بېكىتكەن بولۇپ ئومۇمىي نىشان ئۇيغۇر رايونىنى

بۇ پىلاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كەلگۈسى ئون نەچچە يىلدا ئۇيغۇر رايونىنى خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم ئىقتىسادىي بازىسى ۋە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ يېتەكچى رايونى قىلىدىغانلىقى ئېنىق كۆرسىتىلگەن خىتاينىڭ ھازىرمۇ دۇنيادا ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇشتەك ئورنى ۋە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئارقىلىق گېئوسىياسىي تەسىرىنى كېڭەيتىشى خىتاينى ئاسىيا ئافرىقا دۆلەتلىرىدىلا ئەمەس غەرب ئەللىرىدىمۇ سەل قارىغۇسىز كۈچكە ئايلاندۇرغان بولۇپ غەرب دۇنياسى خىتاي بولمىسا سودا بولمايدۇ دەيدىغان ھالغا كېلىپ قالغان تەمىنلەش زەنجىرىدە خىتايغا باغلىنىپ قالغان دۆلەتلەرنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۈزۈل كېسىل چەكلىيەلمەسلىكىمۇ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر رايونىنىڭ خىتاي ئىقتىسادىدىكى ئورنىنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى خىتاينىڭمۇ بۇ جاينى ئىقتىسادىي تەرەققىيات نامىدا داۋاملىق تالان تاراج قىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچە بۆلۈمىنىڭ چارشەنبە كۈنلۈك ئاڭلىتىشى داۋام قىلماقتا. تۆۋەندە دىققىتىڭلارغا تەپسىلىي خەۋەرلەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. بۇ ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان مۇھىم ئۇچۇرلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئۈرۈمچىدە تۇتقۇندىكى ساغلاملىق يېتەكچىسى بەختىيار سادىر ئۈستىدىن سوت ئېچىلغانلىقى ھەققىدە ئۇنىڭ شۋېتسىيەدىكى قېرىنداشلىرى غەيرىي رەسمىي يوللار ئارقىلىق ئۇچۇر تاپشۇرۇۋالغان ئەمما رەسمىي ئورگانلار بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىشنى رەت قىلغان نەتىجىدە بەختىيارنىڭ شۋېتسىيەدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۆتكەن پەيشەنبە كۈنى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزگەنىدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئۈرۈمچىگە ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ئالاقىدار ساقچى خادىملىرى مۇشۇ ئاينىڭ دەسلەپكى كۈنلىرى بەختىيار سادىر بىلەن بىرلىكتە جەمئىي ئون ئىككى كىشى ئۈستىدىن سوت ئېچىلغانلىقىنى دەلىللىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۈرۈمچىدە بەختىيار مۇئەللىم دەپ تونۇلغان ساغلاملىق يېتەكچىسى بەختىيار سادىر ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئايدا غايىپ بولغان ۋە ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكى دەلىللەنگەن ئىدى. ئۇنىڭ شىۋېتسىيەدىكى قېرىنداشلىرى يېقىندا بەختىيار سادىرنىڭ سوتلانغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان، ئەمما سوت ھۆكۈمى ھەققىدە مەلۇمات ئالالمىغان. ئۇلار يەنە غەيرىي رەسمىي يوللار ئارقىلىق سوت ھۆكۈمىنىڭ بىر ئاي كېيىنگە كېچىكتۈرۈلگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغان بەختىيارنىڭ شىۋېتسىيەدىكى ھەدىسى مۇنەۋۋەر سادىر ئۈرۈمچى ئوتتۇرا سوت مەھكىمىسىگە تېلېفون قىلىپ ئىنىسىنىڭ ئەھۋالىنى سورىغىنىدا تېلېفوننى قوبۇل قىلغان خادىم گەپ ئوينىتىپ سورالغان سوئالغا جاۋاب بەرمىگەن بەختىيارنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئۇقۇشىچە ئۇ ئون ئىككى يىل ئاۋۋال ئۈرۈمچى ئۈچتاش قاتناش بېكىتىدە بېكەت باشلىقى بولۇپ خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىلدە قول ئاستىدىكى ئۇيغۇر خىزمەتچىلىرى بىلەن بىر قېتىم بىرلىكتە ناماز ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن توپلىشىپ جامائەت تەرتىپىنى بۇزۇش ۋە قانۇنسىز تەبلىغقا قاتنىشىش بىلەن ئەيىبلەنگەن ئۇلارنىڭ يەنە خەۋەر تېپىشىچە بۇ ئاتالمىش جىنايەت گۇرۇھى ئوتتۇز بىر كىشىدىن تەشكىللەنگەن بولۇپ بەختىيار سادىر ئۇلارنىڭ يېتەكچىسى دەپ بېكىتىلگەن بىرىنچى ياكى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئېچىلغان بۇ سوتتا دەسلەپكى قەدەمدە ئون ئىككى كىشى ئۈستىدىن سوت ئېچىلغان، ئەمما ھۆكۈم بىر ئاي كېيىنگە قالدۇرۇلغان. ئەمما سوتنىڭ ھۆكۈمى چىقمىغان. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندا، دەسلەپكى ئۈچ يىلدا تۇتقۇنلار سوتسىز بىر تەرەپ قىلىنغان بولسىمۇ، يېقىنقى ئۈچ يىلدا بىر قىسىم دېلولار ئۈستىدىن، بولۇپمۇ چەت ئەلدە ئۇرۇق-تۇغقانلىرى بولغان گۇماندارلار ئۈستىدىن شەكلەن بولسىمۇ سوت ئېچىلغان. ئەمما تۇتقۇنلارنىڭ ئادۋوكات تۇتۇش ھەققى بولمىغان بىر ياكى ئىككى نەپەر بىۋاسىتە ئۇرۇق-تۇغقىنىنىڭلا سوتقا قاتنىشىشىغا رۇخسەت بېرىلگەن. سوت ھۆكۈمى يەنىلا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئالاقىدار سىياسىي قانۇن كومىتېتى تەرىپىدىن چىقىرىلغان. بىز ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكومنىڭ سىياسىي قانۇن كومىتېتىغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، ئالاقىدار خادىم تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ۋە سوئاللىرىمىزنى سەۋرچانلىق بىلەن ئاڭلىغان بولسىمۇ، ھېچبىر سوئالىمىزغا ھەرقانداق بىر شەكىلدە جاۋاب بەرمىدى. ئاۋازىم چىقىۋاتامدۇ؟ شۇڭا بەختىيار سادىرنىڭ بۇ دېلوسىنىڭكى خۇلاسىسىنى ئۇقماقچىدۇق. بارمۇسىز تېلېفوندا؟ بەختىيار سادىر نوپۇسلۇق بولغان سايباغ رايونىدىكى بىر ساقچىخانىغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، ئالاقىدار خادىم مۇشۇ ئاينىڭ بېشىدا بەختىيار سادىر ئۈستىدىن سوت ئېچىلغانلىقىنى ئىنكار قىلمىدى. بەختىيار سادىر دېچېنكو. باشقىلارغا ئارقا كەيتىڭدە شىبا.

بەختىيار سادىر ئۈستىدىن ئېچىلغان سوتنىڭ بىخەتەرلىك ئىشلىرىغا ئەرگۇڭ ساقچىخانىسىنىڭ مەسئۇل بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى ئەرگۇڭ ساقچىخانىسىنىڭ خادىمى ئۆزىنىڭ شۇ سوت كۈنى نەق مەيداندا ۋەزىپە ئۆتىگەنلىكىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە سوتنىڭ بىرىنچى ياكى ئىككىنچى ئاۋغۇست كۈنى چۈشتىن كېيىندە ئېچىلغانلىقىنى دەلىللىدى

ۋەقە ئېنىقلىنىپ بولغاندىكىن دەۋرىمىزنىڭ خاتىرجەملىق. ئۇندىن كېيىن بۇ بەختىيار سادىر بىلەن شۇ بىللە شۇ شۇ كۈنى سوتلانغانلىنى ئون ئىككى كىشىنى قەيەرگە ئاپىرىۋەتتىڭلار نەگە ئاپاردىڭلار. بۇنى بىز نەق مەيداندىلام تۇردۇق تۇدۇقلارغا ئادەم بارمۇ يوقمۇ راست نە بىزمۇ بىلمەيكەنمىز. سوت كۈنى ۋەزىپە ئۆتىگەن يەنە بىر خادىم بەختىيار چېتىشلىق دېلودا بەختىياردىن باشقا يىگىرمە توققۇز كىشى بارلىقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە، شۇ بەختىيار سادىقنىڭ دېلوسىدا بۇ بىر بىرىگە چېتىلغان كىشىلەرنىڭ سانى قانچە؟ بۇ يەردە يىگىرمە نەچچە ئوتتۇز نەچچە ئادەم بار. مۇشۇ ئاينىڭ دەسلەپكى كۈنلىرىدىكى مەزكۇر سوتتا بەختىيار بىلەن بىرلىكتە ئون ئىككى كىشىنىڭ سوتلانغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.

مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئورتاق يەكۈنى شۇكى، خىتاينىڭ بۇ نوپۇس چۆكۈشتىن قۇتۇلۇش يولى يوق. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەدىن تەپسىلىي خەۋەر ئاڭلايسىلەر. خىتايدىكى خەلق تورىنىڭ ئون بەشىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋەردە كۆرسىتىشىچە، خىتايدىكى تۇغۇت نىسبىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشۈپ، بىر پۈتۈن ئوندىن توققۇز پىرسەنتلىك كۆپىيىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان. خىتاي خەلق گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي نوپۇس ۋە تەرەققىيات تەتقىقات مەركىزى ئېلان قىلغان بۇ سان يۈز مىليوندىن ئارتۇق نوپۇسقا ئىگە دۆلەتلەر ئارىسىدا تۇغۇش نىسبىتىدىكى ئەڭ تۆۋەن كۆرسەتكۈچنى كۆرسەتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى ئىستاتىستىكىسىدا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى يىگىرمە ئۈچ ئۆلكىنىڭ تۇغۇلۇش، ئۆلۈش ۋە نوپۇسنىڭ تەبىئىي ئېشىش نىسبىتى كۆرسىتىلگەن. خىتاي سودا خەۋەرلىرىدە ئېلان قىلىنغان خىتاي نوپۇس ئىستاتىستىكىسىدا ئون ئالتە ئۆلكىنىڭ تەبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتىنىڭ پاسسىپ ئەھۋالدا ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق نوپۇس ئىستاتىستىكىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتايدا تەبىئىي كۆپەيگەن ئومۇمىي نوپۇس سانى سەككىز مىليون بەش يۈز ئاتمىش مىڭ بولۇپ، بۇ خىتايدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىن بۇيان تۇنجى قېتىم يىللىق تەبىئىي كۆپەيگەن نوپۇسنىڭ ئون مىليوندىن تۆۋەن نىسبەتكە چۈشۈشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە خېنەن ئۆلكىلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىكىگە سېلىشتۇرغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بۇ ئۆلكىدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىدە ئاتمىش مىڭ كىشى ئاز تۇغۇلغان. يەنە تۇغۇلۇش نىسبىتى ھەر مىڭ نۇقتىدا نۆل پۈتۈن يۈزدە ئەللىك سەككىز تۆۋەنلىگەن. تەبىئىي نوپۇسنىڭ ئېشىش سۈرئىتى ئاتمىش ئىككىنچى يىلدىن بۇيان تۇنجى قېتىم مەنپىي كۆرسەتكۈچتە بولغان. خىتاي ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتلاردىن ئاشكارىلىنىشىچە، تۇغۇلۇش نىسبىتى جەھەتتە خىتايدىكى يىگىرمە ئۈچ ئۆلكىنىڭ ئىچىدە پەقەت غەربىي شىمالدىكى ئىككى ئۆلكە بىر پىرسەنتتىن يۇقىرى بولغاندىن باشقا، خىتاي نوپۇسى ئەڭ زىچ بولغان خېنەن، جياڭشى، ئەنخۇي ۋە فۇجيەن قاتارلىق ئوتتۇرا ۋە شەرقىي دېڭىز رايونلىرىدىكى ئۆلكىلەرنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنى ئالدىنقى يىلغا سېلىشتۇرغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئومۇميۈزلۈك تۆۋەنلىگەن. تەبىئىي نوپۇسنىڭ كۆپىيىشى تۆۋەنلەۋاتقان ئۆلكىلەر بارغانسېرى كۆپەيمەكتە ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، خىتايدىكى نوپۇسنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى تۆۋەن بولغان جايلار ئاساسلىقى شەھەرلىشىش ۋە سانائەتلىشىش تولۇق ئىشقا ئاشقان جايلار ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئېلان قىلغان يىگىرمە ئۈچ ئۆلكىنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى، ئۆلۈش نىسبىتى ۋە نوپۇسنىڭ تەبىئىي ئېشىش نىسبىتىدە كۆرۈلگەن ئاتمىش ئىككى يىلدىن بۇيانقى نوپۇسنىڭ تەبىئىي كۆپىيىشىدىكى پەۋقۇلئاددە تۆۋەن سانلار خەلقئارادىكى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاۋغۇستتا ئېلان قىلغان خىتاي، شەرقىي ئاسىيا نوپۇس تېمىغا ئۇرۇلدى ناملىق ئانالىز ماقالىسىدا، خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىلى ماقۇللانغان ۋە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئەمەلدىن قالدۇرغان بىر پەرزەنت سىياسىتى نۆۋەتتە خىتاي جەمئىيىتىدىكى قېرىلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ماقالىدا دېيىلىشىچە، ياپونىيەنىڭ نوپۇسى ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى كورېيەنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئازىيىشقا باشلىغان بولسا، خىتاينىڭ نوپۇسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئاتمىش يىلدىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق نوپۇسنىڭ ئازىيىش رېكورتىنى كۆرسەتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كۆرۈلۈۋاتقان نوپۇسنىڭ ئازىيىش ۋە تېز قېرىلىشىش ھادىسىسىدىن ئەنسىرەپ، پۇقرالارنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن رىغبەتلەندۈرۈش ۋە بالا بېقىش شارائىتلىرىنى ياخشىلاش قاتارلىق بىر يۈرۈش جىددىي تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىغان. ھالبۇكى، مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئانالىز ماقالىسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە، خىتاينىڭ بۇ تەدبىرلىرىنىڭ. ئىشقا يارىشى ناتايىن ئىكەن. ئۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر تۇغۇلۇش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئەمما ياپونىيە ۋە كورېيەنىڭ كەچۈرمىشلىرى بۇنىڭ قانچىلىك قىيىنلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە. ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ نوپۇس ئەھۋالى تېخىمۇ ناچارلىشىشى مۇمكىن. چۈنكى خىزمەت تاپالمايدىغان ياكى تۇرالغۇ سېتىۋالالمايدىغان ياشلارنىڭ ئائىلە قۇرۇش ئېھتىماللىقىمۇ تۆۋەن دەپ كۆرسىتىلگەن. ئۇنىڭدا يەنە خىتايدىكى نوپۇس چۆكۈشىنىڭ تېخىمۇ خەتەرلىك دەرىجىدە ئىكەنلىكى، خىتايدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ كىشىنى ئەندىشىگە سالىدىغانلىقى، خىتاي نوپۇسىنىڭ تۆۋەنگە سىيرىلىشى شەرقىي ئاسىيادىكى باشقا قوشنىلىرىغا قارىغاندا ئوتتۇرىچە سەۋىيەدىن تۆۋەن ھالەتتە ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. خىتاينىڭ نوپۇس كۆپىيىشىگە ئالاقىدار باشقا خەلقئارالىق مەتبۇئاتلاردا ئېلان قىلىنىۋاتقان ئانالىزلاردا كۆرسىتىلىشىچە، خىتايدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتى ئاللىقاچان كورېيە، تەيۋەن، خوڭكوڭ ۋە سىنگاپور قاتارلىق دۆلەت ۋە رايونلار بىلەن بىللە دۇنيادىكى ئەڭ تۆۋەن دۆلەتلەر قاتارىغا ئۆتكەن. خىتايدىكى نوپۇسنىڭ قېرىلىشىشى بىلەن تەڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ شىددەت بىلەن تۆۋەنلىشى يېقىنقى ئالتە يىلدىن بۇيان تېخىمۇ كۆرۈنەرلىك گەۋدىلىنىشكە باشلىغان. شى جىنپىڭ يۈزلىنىۋاتقان بۇ كىرىزىسقا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىر پەرزەنت سىياسىتىنى بىكار قىلىپ، ئىككى ھەتتا ئۈچ بالىلىق بولۇشقا رىغبەتلەندۈرۈش سىياسىتىنى يولغا قويغان. خىتاينىڭ بۇ تەدبىرلىرى خىتايدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولالامدۇ؟ ئامېرىكادىكى خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ئانالىزچىلاردىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندى بۇ مەسىلىگە قارىتا ئانالىزلىرىنى ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى. ئۇ مۇنداق دېدى. خېلى يىللار ئىلگىرىلا مەن بۇ ھەقتە مۇتەخەسسىسلەر بىلەن مەخسۇس مۇھاكىمىگە قاتناشقاندا ئۆز كۆز قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويغانىدىم. خىتاي ھۆكۈمىتى نوپۇس ئىستاتىستىكىسىدا ساختىلىق قىلىۋاتقانلىقى يېڭى بىر مەسىلە ئەمەس. خىتاي نەچچە ئون يىلدىن بۇيان يولغا قويۇپ كەلگەن پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى. تەبىئەتنىڭ قانۇنىغا، نوپۇسنىڭ تەبىئىي كۆپىيىش قانۇنىيىتىگە پۈتۈنلەي خىلاپ بولغان، شۇنداقلا كىشىلىك ھەق-ھوقۇقلارغا دەخلى تەرۇز يەتكۈزۈپ كەلگەن بىر مەسىلە ئىدى. خىتاي جەمئىيىتىدە ھازىرقىدەك نوپۇسنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ شىددەت بىلەن تۆۋەنلىشىنىڭ سەۋەبى شۇكى، كىشىلەرنىڭ كىرىمىنىڭ بالىلىق بولۇش، يەنى پەرزەنتلىرىنى بېقىپ كېتىشكە يار بەرمەيۋاتقانلىقىدىندۇر. شۇ سەۋەبتىن ياشلار توي قىلمايدىغان. قىلسىمۇ بالىلىق بولمايدىغان بولغان ئىقتىسادىي تۇراقسىزلىقتىن باشقا يەنە ئېغىر مۇھىت بۇلغىنىشى، ساقلىق مەسىلىسى، يېمەك ئىچمەك بىخەتەرلىكى قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇلارنىڭ ئەۋلاد قالدۇرۇش ئىستىكىنى ئۆزگەرتمەكتە ۋە چەكلىمەكتە. بۇ مەسىلىلەر ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە ئەر ئاياللارنىڭ پەرزەنتلىك بولۇش ئىقتىدارىنىمۇ تۆۋەنلىتىپ بارماقتا.

خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ خىتاي ئارزۇسى قانداقتۇر ئامېرىكا چۈشىگە ئوخشاش خەلق ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكى ۋە تىلىكى بويىچە ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان بىر ئارزۇ بولماستىن، بەلكى خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقنىڭ رايىغا باقمايدىغان، پەقەت ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈشنى نىشان قىلغان بىر ئارزۇدۇر. خىتاي نوپۇسىنىڭ كۆپلۈكى ئارقىلىق بۇ چۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي نوپۇسىنىڭ چۆكۈشىنى ئەسلا كونترول قىلالمايدۇ. مۇشۇ پېتى تەرەققىي قىلغاندا، خۇددى ھىندىستاننىڭ نوپۇسى خىتايدىن ئېشىپ كەتكەندەك، ئامېرىكا ۋە باشقا دۇنيادىكى نوپۇس كۆپ دۆلەتلەرنىڭ نوپۇسى خىتايدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. كومپارتىيەنىڭ خىتاي ئارزۇسى چوقۇم بەربات بولىدۇ. يېقىندا يۈز بەرگەن خىتايدىكى كوۋىد يۇقۇمىدا نۇرغۇن نوپۇسنىڭ كېمىيىشىگە قوشۇلۇپ، تۇغۇلۇش نىسبىتىدىكى تېز سۈرئەتلىك تۆۋەنلەش، خىتايدىكى قېرىلىشىش ۋە ئەر-ئاياللار نىسبىتىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقلار بىۋاسىتە ھالدا خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىقتىسادتىكى كىرىزىس ئېنىقكى جەمئىيەت مۇقىملىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
ئامېرىكىدىكى خىتاي نوپۇس مۇتەخەسسىسى، ۋىسكانسىن مادىسون ئۇنىۋېرسىتېتى نوپۇسشۇناسلىق، تۇغۇت ۋە ئاياللار كېسەللىكلىرى تەتقىقاتچىسى، قۇرۇق ئۇۋا چوڭ دۆلەت ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى يى فۇشەن ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئىيۇل ئېلان قىلغان خىتايدىكى نوپۇس ئاپىتىنىڭ ئۇزۇنغا سوزۇلۇشى ناملىق ماقالىسىدە خىتاينى، خىتاي نوپۇسى تېز سۈرئەتتە قېرىلىشىپ، كۆرۈنەرلىك ئىقتىسادىي داۋالغۇشقا دۇچ كەلدى، ئۇ ئېنىقكى بىر پەرزەنت سىياسىتىنىڭ بەدىلىنى تۆلەيدۇ، دەپ كۆرسەتكەن ئىدى. ئۇ بۇنىڭدىن يىگىرمە يىللار ئاۋۋاللا خىتاي ھۆكۈمىتىنى نوپۇس كىرىزىسىدىن ئاگاھلاندۇرۇپ، پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا چاقىرغان، شۇ سەۋەبلىك خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇنىڭ كىتابلىرىنى، خىتايدا پۈتۈنلەي چەكلىگەن. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان يى فۇشەن ئەپەندى مۇنداق دېدى.
خىتايدىكى نوپۇسنىڭ ئەھۋالى توختاۋسىز چۆكۈش ھالىتىدە تۇرماقتا. يالغۇز تۇغۇلۇش نىسبىتىدە تۆۋەنلەش كۆرۈلۈپلا قالماي بەلكى يەنە ئەۋلاد قالدۇرالايدىغان ئاياللار زور نىسبەتتە قىسقارماقتا مەن ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى قاتارلىق تاراتقۇلارغا بىلدۈرگىنىمدەك بۇ يىل خىتايدا يېڭىدىن تۇغۇلغان بوۋاقلار سەككىز مىليونغا يەتمەيدۇ بىر قانچە يىلدا بۇ سان ئالتە مىليونغا چۈشۈشى مۇمكىن مۇشۇ سەۋىيەدە ماڭسا خىتايدىكى نوپۇس كۆپىيىش سەۋىيىسى ئافرىقا دۆلەتلىرىدىنمۇ كەينىدە قالىدۇ ھەتتا پاكىستاندىنمۇ تۆۋەن بولىدۇ خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى نوپۇس كۆپىيىشى ھىندىستاننىڭ كۆپىيىش سەۋىيەسىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە توغرا كېلىدۇ شۇنداقلا خىتايدا بۇ ئەھۋال داۋاملىشىدۇ ئەمەلىيەتتە بۇ كىرىزىس تۇيۇقسىزلا ياكى يېقىندىلا پەيدا بولۇپ قالغان ئەمەس خىتاي ئىلگىرىدىن تارتىپلا نوپۇس كۆپىيىش نىسبىتىنى يوشۇرۇپ يالغان ساننى ئېلان قىلىپ كەلگەن
ئۇ يەنە بۇ ھادىسىنىڭ خىتاي ئىچى شۇنداقلا دۇنياغا كۆرسىتىدىغان تەسىرلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتى خىتاي جەمئىيىتىنىڭ ئەنئەنىۋى ئائىلە مەدەنىيىتى ۋە بالا تۇغۇش مەدەنىيىتىنى ئۆزگەرتىپ ئۇلارنىڭ تۇغۇت ئىرادىسىنى ئۆزگەرتىۋەتتى ھازىرقى ئەھۋالدا بىر ئايال بىرنى تۇغىدۇ دەپ ھېسابلىغاندىمۇ خىتايدىكى سان بىرگە يەتمەيدۇ بەزى جايلاردا نۆل پۈتۈن ئوندىن ئالتە پىرسەنتكە چۈشۈپ قالدى نىكاھلىنىش نىسبىتىمۇ شىددەت بىلەن تۆۋەنلەۋاتىدۇ ئەكسىچە قېرىلىشىش تېزلەشمەكتە خىتاي نوپۇسىدا كۆرۈلۈۋاتقان بۇ مەسىلە ئەمەلىيەتتە بىر زور كىرىزىس ۋە ئاپەتتۇر تۇغۇلۇش نىسبىتى ۋە نوپۇسنىڭ تەبىئىي ئېشىش سۈرئىتى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىمەكتە بۇنىڭغا سەۋەب بولغان ئامىللارنى يەكۈنلىگەندە خىتاي ئىقتىسادىدىكى تۆۋەنلەش، ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتىنىڭ ئاز بولۇشى، بىر قىسىم ياشلارنىڭ سىرتقا ئېقىشى قاتارلىق ئامىللار خىتايدىكى تۇغۇلۇش نىسبىتىگە زور تەسىر كۆرسەتمەكتە. شەھەرلىشىش نىسبىتى داۋاملىق ئاشتى. نىكاھ ۋە تۇغۇت تەننەرخىمۇ ئاشتى. كىشىلەرنىڭ بالىلىق بولۇش ئىستىكىمۇ تەبىئىي ھالدا تۆۋەنلەۋاتىدۇ. خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلىلا بىر پەرزەنت سىياسىتىنى بىكار قىلىشى كېرەك ئىدى. ئۇ يالغان سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سىياسىتى كەلتۈرۈۋاتقان ئاقىۋەتلەرنى يېپىشقا ئۇرۇنۇپ كەلدى. بۇ ھازىر ياپقىلى بولمايدىغان پارتلاش خاراكتېرلىك بىر ئاپەتنى كەلتۈرۈپ چىقاردى بۇ يالغۇز خىتاينىڭ ئىقتىسادىغا سىياسىي مۇقىملىقىغا تەسىر كۆرسىتىپلا قالماي بەلكى يەنە دۇنيادا ئىقتىسادىي بېسىم پەيدا قىلىدۇ پۇل پاخاللىقى قاتارلىق بىر مۇنچە مەسىلىلەرگىمۇ سەۋەب بولۇشى مۇمكىن
خىتاي تۇغۇلۇش نىسبىتىدە ئۈمىدۋار بۇرۇلۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا ئىككى پەرزەنتلىك بولۇش سىياسىتىنى يولغا قويغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، دۆلەت تۇغۇش يېشىدىكى ئاياللارنىڭ پاراۋانلىق تەمىناتىنى تەدرىجىي كۆپەيتىپ، ئۇلارنى بالا تۇغۇشقا رىغبەتلەندۈرىدىغان بىر قاتار تەدبىرلەرنى يولغا قويدى. ھالبۇكى، بۇ تەدبىرلەر خىتاينىڭ قېرىلىشىش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا ھېچقانداق رول ئوينىيالمايلا قالماستىن، بەلكى قىرىق يىلدىن بۇيان داۋام قىلغان پىلانلىق تۇغۇت سىياسىتىنىڭ تەسىرىدە خىتاي نوپۇس مەسىلىسىدە ھەل قىلغىلى بولمايدىغان مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. دەرۋەقە، خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي تەشۋىقاتلىرىدا ھېلىھەم مائارىپ ۋە پەن-تېخنىكىغا ئەھمىيەت بېرىپ، نوپۇس سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئوتتۇرا ھال تۇغۇش سەۋىيەسىنى ساقلاپ، كەلگۈسىدە ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكرارلاپ كەلمەكتە. ئەپسۇسكى، مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەھلىللىرىگە كۆرە، خىتاينىڭ بۇ تەدبىرلىرى خىتاي ئاھالىسىنىڭ كۆپىيىش ئىستىكى ۋە تۇغۇش ئىقتىدارىغا ھېچقانداق يېڭى ئۈمىد ئاتا قىلالمىغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، تۇغۇش نىسبىتىنىڭ داۋاملىق تۆۋەنلەپ بېرىشى مۇقەررەر ھالدا يېقىن كەلگۈسىدە خىتايدا يەنە بىر قاتار يېڭى مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىكەن. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. ئامېرىكا يېقىنقى بىر يىلدىن بېرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا دىققەت نەزىرىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەركەزلەشكەن ساھەلەردىن پاختا توقۇمىچىلىق پەمىدۇر ۋە كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىغا قارىتىپ كەلگەن ئىدى نۆۋەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئەمدىكى دىققەت نەزىرىنى خىتاينىڭ رايوندا كەڭ كۆلەملىك مەبلەغ سېلىپ ئىشلەپچىقىرىشنى كېڭەيتىۋاتقان ئېلېكترلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسى ۋە باشقا ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئىشلىتىدىغان مەھسۇلاتلارغا قاراتقانلىقى مەلۇم بولماقتا تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل بازىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى ھەققىدە سۆز بولغاندا، لىتىيلىق ئىيون باتارېيەسى ۋە ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىشتا دۇنيا بازىرىنىڭ مونوپوللۇق ئورنىدىكى خىتايدىن سۆز ئاچماي ئۆتكىلى بولمايدۇ. ھالبۇكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كەڭ ئومۇملاشقان ئۇيغۇر رايونىدا بولسا ئىيونلۇق باتارېيە ۋە ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنىڭ مۇھىم تەركىبى بولغان لىتىي نىكېل سىرەك توپا قاتارلىق قىممەتلىك رۇدا ۋە مىنېرال ماددىلارنىڭ ئاساسلىق بازىسى بولۇپ ئۇنىڭ چاقىلىقتىكى لوپنۇر كۆلى بازىرى قاتارلىق جايلاردا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەركەزلەشكەن سانائەت باغچىسى نامىدىكى بۇ خىل كان ۋە ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرىنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك ئېچىۋاتقانلىقى ۋە كېڭەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم پېتېرسون خەلقئارا ئىقتىسادىي ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى كالىن ھېندرىكىسنىڭ ئامېرىكا تاراتقۇلىرىغا ئېيتىشىچە نۆۋەتتە خىتاي دۇنيا گرافىت مەھسۇلاتىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىدىن كۆپرەكىنى سىرەك توپىنىڭ ئاتمىش پىرسەنتىنى كوبالتنىڭ يېرىمىنى دېگۈدەك لىتىي مەھسۇلاتىنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىنى كونترول قىلماقتىكەن بۇ سانلىق مەلۇمات خىتاينىڭ دۇنيا ئېلېكتىر ئاپتوموبىل ۋە باشقا يېشىل ئېنېرگىيە تۈرلىرىدىكى مونوپوللۇق ئورنى ۋە بۇنىڭدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ تۇتقان ئورنىنى نامايان قىلىپ بەرمەكتە مەلۇم بولۇشىچە بۇ ئەھۋالغا قارىتا ئامېرىكا تاموژنىسىمۇ يېقىندىن بېرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنى بويىچە ئۆزىنىڭ تەكشۈرۈش نىشانىنى خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىق باتارېيەسى ۋە باشقا ئاپتوموبىل خامەشيا ماتېرىياللىرىنىڭ ئىمپورتىغا قاراتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىشقا باشلانغان بىر يىل مابەينىدە ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قاراتقان تەكشۈرۈش نىشانى كۈنتاختا پەمىدۇر پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئاساس قىلغان ئىدى لېكىن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە ئامېرىكا تاموژنىسىنىڭ دىققەت نەزىرى لىتىيلىق ئىيون باتارېيەسى ئاپتوموبىل كامېرى ۋە ئاپتوموبىللارنىڭ ئاساسلىق ماتېرىيالى بولغان ئاليۇمىن پولات قاتارلىق مەھسۇلاتلارغىمۇ قارىتىلماقتىكەن بۇ ھەقتىكى نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلارنىڭ ئېيتىشىچە ئېلېكترلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسى ۋە باشقا ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنىڭ ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلىنىشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا بۇ ساھەدىكى ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ كېڭەيتىشى بىلەن باغلىنىشلىق ئىكەن. يالقۇن ئۇلۇغيول، ئەنگلىيە ھاللام شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى مەركىزى تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرىدىن بىرى. مەزكۇر گۇرۇپپىنىڭ ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان تەتقىقات دوكلاتىنى تەييارلاشقا قاتناشقان يالقۇن ئۇلۇغيول يىگىرمە ئىككىنچى ئاۋغۇست زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. مېنىڭچە ئېمبارگونىڭ ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل باتارېيەسى ۋە باشقا ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئالاھىدە نىشان قىلىشىدىكى سەۋەب چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا رۇدا ماتېرىياللىرىنى ئېرىتىش پىششىقلاپ ئىشلەشنى باتارېيە ئىشلەپچىقىرىشنى تېخىمۇ كېڭەيتىۋاتقانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك يالقۇن ئۇلۇيولنىڭ ئېيتىشىچە خەلقئارالىق داڭلىق ئاپتوموبىل ماركىلىرىنىڭ ئاساسەن ھەممىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى دەپسەندىچىلىككە چېتىشلىق تەمىنلىگۈچى كارخانىلارغا چېتىشلىق بولۇپ ئۇلارنىڭ بۇنىڭدىن پايدىلىنىش خەۋپى چوڭكەن Volkswagen، BMW ۋە باشقا داڭلىق ئاپتوموبىل ماركىلىرىنىڭ ئاساسەن ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى دەپسەندىچىلىككە چېتىشلىق شىركەتلەردىن پايدىلىنىش خەۋپى ناھايىتى يۇقىرى. مانا بۇ بەلكىم ئامېرىكىنىڭ بۇ ماتېرىياللار ۋە زاپچاسلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلىشىدىكى سەۋەب بولسا كېرەك. ھاللام شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى لائۇرا مۇرفېي باشچىلىقىدىكى تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا دۇنيادىكى داڭلىق ئاپتوموبىل ماركىلىرىنىڭ ئاساسەن ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق شىركەتلەر بىلەن تەمىنلەش تەمىنلىنىش مۇناسىۋىتى بارلىقى بۇ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ بەزىلىرىنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىلىرىغا قاتناشقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى ئامېرىكا تاموژنىسى خىتاي ئۇيغۇر رايونىدا لىتىي ۋە ئېلېكتىرلىق ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىشتا كېرەكلىك باشقا ماتېرىياللارغا تېخىمۇ كۆپ مەبلەغ سېلىۋاتقان ۋە ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنى تېخىمۇ كېڭەيتىۋاتقان بىر ۋاقىتتا تەكشۈرۈش نۇقتىسىنى بۇ مەھسۇلاتلارغا قاراتقان نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ چاقىلىق ناھىيىسىدىكى لوپنۇر كۆلى سانائەت باغچىسى ۋە يېڭى ماتېرىياللار ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنىڭ خىتايدىكى ئەڭ چوڭ لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىگە ئايلانغانلىقى مەلۇم خىتاينىڭ چەت ئەلگە قاراتقان ھۆكۈمەت تەشۋىقات قانىلى سى جى تى ئېننىڭ بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا بەرگەن بۇ ھەقتىكى بىر خەۋىرىدە بۇ سانائەت باغچىسىدىكى ھالقىلىق بىر لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش تۈرىنىڭ ئىشقا كىرىشكەنلىكى بۇ تۈرنىڭ يىلىغا بىر يۈز يىگىرمە مىڭ توننا لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بۇنىڭ ئالدىدا بەنچمارك مىنېرال تورى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لىتىي مەھسۇلاتى ئىشلەپچىقىرىشىغا ئىككى مىليارد دوللار مەبلەغ سالغانلىقى بۇ رايوننىڭ لىتىي ئىشلەپچىقىرىشىنى بىر قاتلايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن لېكىن بەزى مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ بۇ مەھسۇلاتلىرىدىكى مونوپوللۇق ئورنىغا بايقۇت قىلىش ياكى چەكلەش ئارقىلىق تاقابىل تۇرغىلى بولمايدىغانلىقى چۈنكى بۇ مەھسۇلاتلار ئەرزان باھالىق ئېلېكتر توكى ۋە باشقا يوشۇرۇن قوشۇمچە ياردەملەرنىڭ تۈرتكىسىدە خىتايغا ئىنتايىن ئەرزان توختايدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە گېرمانىيەدىكى برېن رۇيتېر تەتقىقات ئورنىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ئىجرائىيە دىرېكتورى جوناتان برېن رۇيتېرنىڭ ئېيتىشىچە شۇڭا خىتاينى بۇ مەھسۇلاتلاردا بايقۇت قىلىش ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ۋاز كەچۈرۈش مۈشكۈلكەن
Production capacities outside of China because. جوناتان بېرنرويتېر مۇنداق دەيدۇ، ئەلۋەتتە بۇنىڭ ئۈچۈن سىز ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنى خىتايدىن باشقا جايغا قۇرۇشىڭىز كېرەك، چۈنكى سىز خىتاينىڭ ئىچىدىكى ئىشلەپچىقىرىشقا پەقەت سىزنىڭ چەكلىك كۆلەمدىكى ئىمكانىيىتىڭىز بىلەن تەسىر قىلالمايسىز. مەسىلەن، بىر مىسال ئالساق، ئامېرىكىنىڭ دۇنيا كۈنتاختا بازىرىنىڭ PV سودىسىدا ئىگىلىگەن ھەجمى ئون پىرسەنت ئەتراپىدا، ھالبۇكى، بۇنىڭ دۇنيا پولىسىلىكون، يەنى كرېمنىي ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ توقسان پىرسەنتىنى تەشكىل قىلغان خىتايغا نىسبەتەن چوڭ تەسىرى بولمايدۇ. شۇڭا، سىزنىڭ بۇ مەھسۇلاتلارنى شىنجاڭدىن ئېكسپورت بازىرىغا چىقىرىشنى بايقۇت قىلىش ئارقىلىق خىتاينى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلاش مۇمكىنچىلىكىڭىز يوق، چۈنكى خىتاينىڭ ئىچكى بازىرى بەك چوڭ مانا بۇ مەسىلىنىڭ نېگىزى لېكىن جوناتان برېنرېترنىڭ ئېيتىشىچە بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى ئىشلەپچىقىرىش بازىسىنى خىتايدىن باشقا جايغا يۆتكەشكەن But nevertheless if you want to keep your own
جوناتان بېرنرويتېر بۇ ھەقتىكى يېقىنقى بىر قېتىملىق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا يەنە مۇنداق دېدى، ھېچبولمىغاندا ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ بازىرىنى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىلىپ قېلىشتىن يىراق تۇتماقچى بولسىڭىز، سىز بۇ مەھسۇلاتلارغا قارىتا ئۆزىڭىزنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى بەرپا قىلىشىڭىز كېرەك. لېكىن بۇ خىتاينىڭ مەھسۇلات بازىرىدىكى مونوپوللۇق ئورنىنى كۆزدە تۇتقاندا ئۇنچىلىك ئاسان ئىش ئەمەس بىراق ئامېرىكىنىڭ مال باھاسىنى كونترول قىلىش قانۇنى بۇنىڭغا قارشى تەمىنلەش زەنجىرى بەرپا قىلىش يولىدىكى مۇھىم قەدەم لېكىن شۇنداقتىمۇ ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى باياناتچىسىنىڭ رويتېرز ئاگېنتلىقىغا ئېيتىشىچە دىققەتنىڭ لىتىيلىق باتارېيە ۋە ياكى باشقا ئاپتوموبىل ماتېرىياللىرىغا قارىتىلىشىدەك بۇ خىل ئۆزگىرىش ۋاقىت جەھەتتىن ئۇلارنىڭ ئىستراتېگىيەسى ۋە ھەرىكەت مەشغۇلاتىدا ھەر قانداق بىر ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى ئىپادىلىمەيدىكەن باياناتچى رويتېرز ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىغا قارىتىلغان تەكشۈرۈشنىڭ كۈچەيتىلگەنلىكىگە دائىر سوئاللارغا جاۋاب بەرمىگەن پەقەت ئۆزلىرىنىڭ دىققىتى ئامېرىكا تەمىنلەش زەنجىرىدىكى يۇقىرى خەۋپلىك نۇقتىلارغا مەركەزلەشكەنلىكىنى ئېيتقان يالقۇن ئۇلۇغيولنىڭ قارىشىچە ئامېرىكىنىڭ دىققەت نۇقتىسىنى ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىغا قارىتىشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىشتە مۇھىم بولسىمۇ لېكىن بۇ مەسىلە ئامېرىكىدىن ھالقىغان خەلقئارالىق سانائەت مەسىلىسىكەن I think those sanctions are um valuable and significant in terms of uh eliminating forced labor in the Uyghur region مېنىڭچە بۇ جازالاش تەدبىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە خاتىمە بېرىشتە ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ھەم ئىنتايىن مۇھىم ھالبۇكى، بۇ يېتەرلىك ئەمەس، چۈنكى بۇ مەسىلە ناھايىتى كەڭ دائىرىدىكى بىر سانائەت مەسىلىسى، بۇ پۈتكۈل سانائەت ساھەسىنىڭ دىققەت بېرىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ يالغۇز ئامېرىكىنىڭلا ئەمەس، پۈتكۈل يەر شارىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن تازىلىشىنى كېرەك قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، مەھسۇلاتلارنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن تازىلاش بىرىنچى قەدەم بولسا، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى بايقۇت قىلىش ئىككىنچى قەدەم، مۇۋاپىق نازارەت قىلىش ئۈچىنچى قەدەمكەن. ئۇ ئەگەر مۇۋاپىق نازارەت قىلىش مۇمكىنچىلىك بولمىسا ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن چېكىنىپ چىقىشى ئەڭ ياخشى چارە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسىنىڭ بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا دۆلەت مەجلىسىگە يوللىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدىكى دوكلاتىدا يوشۇرۇن خەۋپلىك ساھەلىرىنىڭ لىتىيلىق ئىيون باتارېيەسى ئاپتوموبىل كامېرى ۋە باشقا ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن ئۇنىڭ ئالدىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام ۋە كېڭەش پالاتالىرىنىڭ نوپۇزلۇق تۆت نەپەر ئەزاسى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ئىشلىرىغا مەسئۇل ياردەمچى مىنىستىرى روبېرت سىلۋېرغا خەت يېزىپ چېگرا قوغداش تاموژنا ئىدارىسىنىڭ يىللىق دوكلاتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئىستراتېگىيەسى، شۇنداقلا ئۇنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا مۇناسىۋەتلىك تاۋارلاردا دۇچ كەلگەن خىرىسلارنى قانداق ھەل قىلىشنى، قانداق ئۇسۇل، تېخنىكىلارنى ئىشلىتىشنى پىلانلاۋاتقانلىقىغا چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان.
دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ئائىت ھۆججەتلىك سۈرەتلىرى بىلەن تونۇلغان ئامېرىكىلىق فوتوگراف كېۋىن بوبرىسكىنىڭ

نېپال ۋە تىبەتلەردە تارتقان تارىخىي سۈرەتلىرى بىلەن دۇنياغا تونۇلغان ئامېرىكىلىق فوتوگراف كېۋىن بوبرىسكىي بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى قەشقەرگە بارغان بولۇپ قەشقەرنىڭ كوچىلىرى بازارلىرى ۋە ئاشۇ ۋاقىتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن ھايات كارتىنىلىرىنى سۈرەتكە تارتقان كېۋىن بوبرىسكىي ئەپەندى يېقىندا يىگىرمە بەش يىل بۇرۇن قەشقەردە تارتىلغان سۈرەتلەردىن تەركىپ تاپقان ئۇيغۇرلار پاجىئەدىن بۇرۇنقى قەشقەر ناملىق فوتو سۈرەتلەر توپلىمىنى پۈتۈن دۇنيا بىلەن ئورتاقلاشتى مەزكۇر توپلامغا يەنە ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ درو گلادنى ئەپەندىنىڭ قەشقەر ۋە يىپەك يولى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول تۈگۈنى ناملىق ئىلمىي ماقالىسى ۋە ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر شائىر تاھىر ھامۇت ئىزگىلنىڭ شېئىرلىرى كىرگۈزۈلگەن تاھىر ئەپەندى يەنە بۇ توپلامغا كىرىش سۆز يېزىپ بەرگەن مەزكۇر توپلام ئىنگلىزچە ئۇيغۇرچە قوش تىلدا نەشردىن چىققان بولۇپ توپلامغا كىرگۈزۈلگەن تېكست ماقالە ۋە شېئىرلارنى ئامېرىكىلىق ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس دەررىن بايلېر ۋە مې ئە ئىسىملىك يەنە بىر تەرجىمان بىرلىكتە تەرجىمە قىلغان كېۋىن بوبرىسكىي ئەپەندى مەزكۇر توپلام ھەققىدە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ ئەينى ۋاقىتتىكى قەشقەرگە بېرىش سەپىرىنى ئەسلەپ ئۆزىنىڭ قەشقەرگە ئاشىق بولۇپ قالغان ئىككى يېقىن دوستىنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن قەشقەرگە بارغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭمۇ بارغاندىن كېيىن قەشقەرنىڭ كوچا مەھەللىلىرىگە خۇش خۇي ئىنسانلىرىغا ئۇ يەردىكى جۇشقۇن ھاياتقا ئاشىق بولۇپ قالغانلىقىنى ئاڭلاتتى

كۆرگەن ھەممە نەرسىلا مېنى جەلپ قىلاتتى مەن ھېچبىر نەرسىگە سىياسىي ياكى جەمئىيەتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن قارىمىدىم پەقەت ئاپپاراتىمنى دىققىتىمنى تارتقان ئوبيېكتكە توغرىلىدىم ۋە خاتىرە قالدۇردۇم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى مەن ئۇ رەسىملەرنى تارتقان ۋاقتىمدا مەن پەقەت ئەشۇ زاماننىڭ ئىچىدە ئىدىم. پەقەت ئەتراپىمدىكىلەردىن قۇربىتىمنىڭ يېتىشىچە خاتىرە قالدۇرۇشقا تىرىشتىم. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلدىن كېيىن مەن قايتا قەشقەرگە بېرىپ باقمىدىم. شۇڭا ھازىرمۇ مېنىڭ خىيالىمدىكى قەشقەر ئەشۇ تارتقان سۈرەتلىرىمدىكى قەشقەر. ئەمما فوتوگراف بولۇش سۈپىتىم بىلەن يەر جايلارنىڭ يىللارنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ قانداق ئۆزگىرىدىغانلىقىنى بىلىمەن. Qashqar exists um, as it does in my photographs. Um, but as a photographer, I understand how places change. مەزكۇر توپلامغا كىرىش سۆز يازغان ۋە شۇنداقلا شېئىرلىرى كىرگۈزۈلگەن تايىر ئەپەندى ئۆزىمۇ قەشقەرلىك بولۇپ ئۇ مەزكۇر توپلامنىڭ رەتلىنىشى ۋە نەشردىن چىقىشىدا باشتىن ئاخىرى ياردەمدە بولغان ئۇ مەزكۇر توپلامنىڭ ماۋزۇسى ھەققىدە توختىلىپ مەزكۇر توپلامغا كىرگۈزۈلگەن سۈرەتلەر قەشقەر شەھىرىنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدىن بۇرۇن يەنى قەشقەرنىڭ پاجىئەسىدىن بۇرۇن تارتىۋېلىنغان قىممەتلىك سۈرەتلەر بولغاچقا مەزكۇر توپلامغا ئۇيغۇرلار پاجىئەدىن بۇرۇنقى قەشقەر دەپ ماۋزۇ قويۇلغانلىقىنى بىلدۈردى تارتىلغان فوتو سۈرەتلەر ئەينى چاغدىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدىكى قەشقەر ئادەملىرىنىڭ ھاياتى بايان قىلىنغان. بۇ ئادەملەر ئەينى چاغدا گەرچە تەرەققىيات ئۇنداق يۇقىرى بولمىسىمۇ، ئەمما كىشىلەر ناھايىتى خاتىرجەم، كىشىلەر ناھايىتى راھەت ياشاۋاتقان بىر كۆرۈنۈشلەر بايان قىلىنغان. بۇ فوتوسۈرەتلەردىن كىشىلەر شۇنى ھېس قىلالايدۇ، ئەينى چاغدا قەشقەرنىڭ كوچىلىرى، قەشقەرنىڭكى ئومۇمىي مۇھىتى، ئادەملىرى خېلىلا بىر خىل راھەت تۇيغۇ بېرىدۇ ئادەمگە. ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ قەشقەرنىڭكى كونا شەھەر قۇرۇلۇشىنى ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت چوڭ بىر پروژېكت، چوڭ بىر تۈر باشلاندى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرەپتىن. شۇنىڭ بىلەن قەشقەرنىڭكى ئەسلى ھالىتى زور دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى. بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغاندىن كېيىن نەچچە قېتىملىق چېقىش، ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدىن كېيىن قەشقەردىكى ئۇنداق خاتىرجەملىك، ئۇنداق بىر خىل راھەت ھالەت كېيىنكى مەزگىلدە ئازىيىپ كەتتى. بۇ كىتابنىڭ ئىسمى ئۇيغۇرلار پاجىئەدىن بۇرۇنقى قەشقەر. بۇ ماۋزۇ دەل مانا مۇشۇ مەزمۇننى ئىپادىلەيدۇ. يەنى ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلى قەشقەر كونا شەھەر قۇرۇلۇشىنى ئۆزگەرتتۇق دېگەن بانە بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەر شەھىرىنىڭ تەبىئىي ھالىتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇنقى ھالەت تەسۋىرلەنگەنلىكى ئۈچۈن بۇ كىتابتا شۇڭا پاجىئەدىن بۇرۇنقى قەشقەر دەپ ماۋزۇ قويۇلغان. ئۇ يەنە توپلامغا كىرگۈزۈلگەن سۈرەتلەرنىڭ كاتېگورىيەلەرگە بۆلۈنۈشى ۋە ئۇنىڭدا ئىپادىلەنگەن مەزمۇنلار ھەققىدە توختالدى.
بۇ سۈرەتلەردە ئەمدى تۆت ئاساسىي مەزمۇن بار، بىرىنچىسى ئاپئاق خوجا، ئاندىكىن خەلق مەيدانى، يەنى ئاممىۋى سورۇنلار. بۇنىڭدا ئاپئاق خوجا قەبرىستانلىقى، بۇرۇنقى زامانلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ توپلىشىپ پائالىيەت قىلىدىغان، بازار ئۆتكۈزىدىغان، تاۋاپ قىلىدىغان، يەنى دىنىي مۇراسىملار بىلەن سودا سېتىق، ھەتتا كۆڭۈل ئېچىش بىرلەشكەن بىر كوللېكتىپ سورۇنى بولغان. مەسىلەن، بۇ يەردە ئوردا ئالدى دەيمىز، نۇرغۇنلىغان چوڭ بازارلار بار، ئاندىن كېيىن چوڭ بىر مەيدان بار، ھېيتگاھ مەيدانى دەيدىغان. ھەم بۇ خەلق مەيدانىغا تىكلەنگەن ماۋزېدۇڭنىڭ ھەيكىلى، خەلق باغچىسى، بۇلارمۇ كېيىنكى مەزگىللەردە رول ئوينىغان بىر ئورۇن ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا بۇ بىرىنچى مەزمۇن مانا شۇ ئۈچ ئورۇننى تەسۋىرلىگەن سۈرەتلەردىن تەركىب تاپتى. ئەندى ئىككىنچىسى كوچىلار، شەھەر كوچىلىرى، خالتا كوچىلار قەشقەرنىڭكى. قەشقەر شەھىرىنىڭ شەھەر قۇرۇلۇشىدا بۇنداق ئەنئەنىۋى كوچىلار، ئاندىن كېيىن كىچىك خالتا كوچىلار ناھايىتى مۇھىم بىر ئالاھىدىلىك ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا بۇ بىر مۇھىم مەزمۇن سۈپىتىدە بۇ يەنە بىر بۆلەك. سۈرەتلەردىن تەشكىل تاپتى. توپلامغا كىرگۈزۈلگەن فوتوگرافنىڭ بايانىدا كېۋىن بوبرىسكىي ئەپەندى قەشقەرنىڭ بازارلىرى ھەققىدە ئالاھىدە توختالغان بولۇپ قەشقەردىكى ئەڭ چوڭ بازار بولغان يەكشەنبە بازارنى مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ مېنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى قەشقەر ھەققىدىكى ئەسلىمىلىرىم ناھايىتى مول بولغان ئۆزگىچە تۇيغۇ ۋە خۇشاللىقلارغا تولغان يېڭى پىشۇرۇلغان قىززىق مەززىلىك نانلار يەكشەنبە بازاردىكى ئىسسىق سۈت بازار كوچىلىرىدىكى ئوتتا پىشۇرۇلغان كاۋاپلار تۆمۈرچى ئۇستاملارنىڭ تۆمۈرنى ئاشخانا جابدۇقلىرىغا زەرگەرلەرنىڭ قىممەتلىك زىننەت بويۇملىرىغا ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن سوققان بازغانلىرىنىڭ رىتىملىق تىك تاك ئاۋازلىرى يەكشەنبە بازاردىكى ئات ھارۋىلىرى ئاساس قىلىنغان قاتناشنىڭ شاۋقۇن سۈرەنلىرى تاھىر ئەپەندى توپلامنىڭ ئۈچىنچى بۆلىكىگە كىرگۈزۈلگەن قەشقەر بازارلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى ئەمدىكى ئۈچىنچىسى بازالا، ئەمدى قەشقەرنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان چوڭ بىر بوستانلىقنىڭ مەركىزى قەشقەر شەھىرى. ھەم بۇ يەردە نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلار كېلىپ سودا سېتىق قىلىدۇ، تىجارەت قىلىدۇ. ھەم مۇنداقچە ئېيتقان چاغدا ئەمدى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ جەنۇبىدىكى ئەڭ چوڭ بازار دېيىشكە بولىدۇ قەشقەر شەھىرىنى. بۇ قەشقەرنىڭ مەيلى قەدىمكى يىپەك يولىدىكى ئورنى بولسۇن، مەيلى ئۇنىڭدىن كېيىنكى مەزگىللەردىكى سودا سېتىقتىكى، مەدەنىيەت، سىياسىي جەھەتلەردىكى ئورنى بولسۇن ناھايىتى مۇھىم. شۇڭا بۇ بازارلىرى قەشقەرنىڭ ئادەمدە ناھايىتى چوڭقۇر تەسىر قالدۇرىدىغان ھەم ئىنتايىن مۇھىم بىر ئامىل. شۇڭا بۇ كېۋىن بوبرىسكىينىڭكى سۈرەتلىرىنىڭ خېلى كۆپ قىسمىدا قەشقەرنىڭ بازارلىرى، سودا سېتىق، تىجارەتچىلەر تەسۋىرلەنگەن فوتوسۈرەتلىرى بار. ھەم تۆتىنچى بۆلەكتە كېۋىن بوبرىسكىي يەنە

كېۋىن بوبرىسكىي ئەپەندى توپلامدا ئىپادىلەنگەن مەزمۇنلار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
مۇنداق بىر ئىپادە بار، بىر تال سۈرەت مىڭ ئېغىز سۆزدىنمۇ ئارتۇق نەرسىنى ئىپادىلەيدۇ. توپلامدىكى ھەر بىر سۈرەت مېنىڭ ئەشۇ ۋاقىتتىكى ھېسسىياتىمنى ئەكس ئەتتۈرگەن. يەنى مېنىڭ ئاپپاراتىمنىڭ كۆزىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلدىكى قەشقەرنىڭ ھەقىقىي كارتىنىلىرى مەن دائىم كەلگۈسىنى ئويلاپ تۇرۇپ سۈرەتكە تارتىدىغان فوتوگراف يەنى مەن ئەشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە تارتقان سۈرەت كەلگۈسىدە نېمىلەرنى دەيدۇ ئەينى ۋاقىتتا تارتىلغان ھەر بىر سۈرەت كەلگۈسىدە بىر ھۆججەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

چەت ئەلدە بۇ كىتابنى ئۇيغۇرچە، ئىنگلىزچە قىلىش، خەتلەرنى ئۇرۇش، بەت ياساش جەھەتتىن بىر قەدەر قىيىن بولسىمۇ، ئەمما ئاشۇ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ چوقۇم مۇشۇنى ئىنگلىزچە، ئۇيغۇرچە قىلايلى دەپ چىڭ تۇرغانلىقى ئۈچۈن بۇ كىتابنىڭكى ئىنگلىزچە، ئۇيغۇرچە ئىككى خىل يېزىقتا چىقتى. بۇنداق بولۇشىمۇ بىرسى كېۋىن بۇبرىسكىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىگە بولغان بىر خىل ھۆرمىتىنى ئىپادىلىسە، يەنە بىر جەھەتتىن بۇ كىتاب چەت ئەللىكلەر ئۈچۈن غەرب دۇنياسى ئۇيغۇرلاردىن باشقا مىللەتلەر ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى چۈشىنىش، ئۇيغۇرلارنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ھالىتىنى بىلىشتە مۇھىم بىر قوللانما بولسا، ئەمدى قەشقەردەك مۇشۇنداق مۇھىم بىر شەھەرنىڭكى بىر خاتىرە سۈپىتىدە تارىخىي قىممىتى بار بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنى يەنە ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلەرمۇ ساقلىسا ياكى سېتىۋېلىپ مۇشۇنىڭدىن پايدىلانسا بولىدىغان بىر مۇنداق بىر ئېھتىماللىق بار. بۇ كىتابنىڭكى قىممىتى شۇ يەردىكى، بۇ كىتاب قەشقەر ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ ئاخىرلىرى كونا شەھەرنى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى تۈپەيلىدىن چېقىلىشتىن بۇرۇنقى قەشقەر. ئەخمەتجاننىڭكى ھاياتى تەسۋىرلەنگەن. شۇڭا بۇ كىتاب ئەمدى كەلگۈسىدە بىر تارىخىي ئەسلىمە بولۇپ قالىدۇ. كەلگۈسىدە بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ مۇھىم شەھەرلىرىدىن بىرى بولغان قەشقەر ھەققىدىكى بىر ئۇنتۇلماس خاتىرىگە ئايلىنىدۇ دەپ قارايمەن.
بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.

ئامېرىكا بلۇمبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى تەيۋەندىكى خىتاي جۇمھۇرىيىتى مۇئاۋىن پرېزىدېنتى لېي چىڭدې بىلەن قىلغان سۆھبىتىدە قەيت قىلىنىشىچە لېي چىڭدې تەيۋەن ئەزەلدىن خىتاي جۇمھۇرىيىتى دېگەن نامدىكى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مۇستەقىل دۆلەت دېگەن ئۇ يەنە مۇستەقىللىق جاكارلاشنىڭ ھاجىتى يوق خىتاي جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بىر بىرىگە تەئەللۇق ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن بىز لەيچىڭدانىڭ بلۇمبېرگ خەۋەرلىرىگە قىلغان باياناتلىرى ۋە پىكىرلىرى توغرۇلۇق خىتاي ھەققىدىكى تەتقىقاتتا غەرب دۇنياسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭنىڭ كۆز قارىشىنى سورىدۇق ئۇ ئىنگلىزچە ئىسمى ۋىليام لەي دەپ ئاتالغان لەيچىڭدانىڭ سۆزلىرىگە قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتتى ئۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تەيۋەنگە قارىتا ئىگىلىك ھوقۇقى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى يوق دېدى

ئەپسۇس، دۇنيا تەيۋەن ھەققىدە خىتاينىڭ دېگەنلىرىنى قوبۇل قىلىدۇ. بۇ خاتا. مەن ۋىليام لەيگە قوشۇلىمەن. خىتاي تەيۋەنگە تەھدىت سېلىۋاتىدۇ. خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئەزەلدىن تەيۋەننى باشقۇرۇپ باقمىغان. ئەمەلىيەتتە خىتاي ھاكىمىيىتى ئەزەلدىن تەيۋەنگە قارىتا ئېنىق ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئىگە ئەمەس. ھەتتا جاڭ جېشىممۇ شۇنداق. بۇ يەردە خىتاينىڭ تارىخىي كۆز قارىشى توغرا ئەمەس. بۇ ھەقىقەتەن توغرا ئەمەس. شۇڭا بولۇۋاتقان ئىشلارنىڭ ھەممىسى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ دۈشمەنچى ھەرىكەتلىرى سەۋەبىدىن بولۇۋاتىدۇ.
Incorrect. Factually incorrect. And so we are at this position because of the belligerent actions of the Chinese regime.
لەي چىڭدې ئالدىنقى ھەپتىنىڭ باشلىرى ئۆتكۈزۈلگەن لاتىن ئامېرىكىسىدىكى پاراگۋاي پرېزىدېنتىنىڭ ۋەزىپە تاپشۇرۇۋېلىش مۇراسىمىغا قاتنىشىش سەپىرىدە ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرلىرى ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدە ۋە پاراگۋاي زىيارىتىدىن قايتىشىدىمۇ ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە توختاپ ئۆتكەن ئۇنىڭ ئامېرىكىدا توختاپ ئۆتۈشى ۋە يۇقىرىقى سۆزلەرنى قىلىشى خىتاينىڭ قاتتىق غەزىپىنى قوزغىغان خىتاي تەرەپ لەي چىڭدېنى بۆلگۈنچى ئاۋارىچىلىك تېرىغۇچى دەپ قاتتىق ئەيىبلىگەن شۇنىڭدىن كېيىن تەيۋەن بوغۇزىدا خىتاينىڭ ئەسكىرىي تەھدىتى بىردىنلا يۇقىرى پەللىگە چىققان رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى لەي چىڭدېغا ئىنكاس بىلدۈرۈپ سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى خىتاي تەيۋەن ئەتراپىدا ھەربىي مانېۋىر ئۆتكۈزۈپ بولۇپ بىر قىسىم ھەربىي كېمىلەرنى ئىشقا سېلىپ ھەيۋە كۆرسەتكەن تىك توك قاتارلىق خىتاي تاراتقۇلىرىدىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەيۋەننى ئىشغال قىلىش پىلانىنى قوللايدىغان ۋە تەيۋەنگە تەھدىت قىلىدىغان فىلىم ۋە ۋىدېئو تەشۋىقاتلىرى كۆپەيگەن تىك توكتا تارقالغان فىلىملارنىڭ بىرىدە رىياسەتچى خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرىنى مۇنداق چۈشەندۈرگەن
ئى دۇنياغا تارقىتىلغان نۇرغۇن فىلىملارنى كۆرگەن ئۇ فىلىملار بەك كەڭ تارقىتىلدى بۇ فىلىملاردا تەيۋەنگە قارشى ئۇرۇش پىلانلىرى تونۇشتۇرۇلدى فىلىمدىكى جەڭ مەيدانلىرى تەيۋەن بوغۇزى ۋە تىنچ ئوكيان دېڭىز ھاۋا بىرلەشمە رايونىغا جايلاشقان بۇ فىلىملاردا ئەسكەرلەرنىڭ ماسلاشقان ھەرىكىتى ۋە جەڭ قىلىشىلا بولۇپ قالماستىن تېخىمۇ مۇھىمى ئۇ بىزنىڭ تەيۋەنگە تۇتقان پوزىتسىيەمىزنى بىلدۈرىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەيۋەن مۇستەقىللىق كۈچلىرىنى ۋەتەننىڭ بىرلىشىشىگە قارشى تاشقى كۈچلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرمەسلىككە ئاگاھلاندۇرىدۇ خەلق گېزىتى يەنە بىر پارچە ماقالە ئېلان قىلىپ ۋەتەننى بىرلىككە كەلتۈرۈش كېرەكلىكىنى تەيۋەن مۇستەقىللىق كۈچلىرىنىڭمۇ ۋەتەننىڭ بىرلىشىشى توغرىسىدا مۇقەررەر مۇرەسسە قىلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئەگەر تەيۋەن بوغۇزىدا توقۇنۇش يۈز بەرسە خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بىر سائەتتىن ئۈچ سائەتكىچە بولغان ئارىلىقتا جەڭنى غەلىبە بىلەن ئاخىرلاشتۇرىدۇ. دېڭىز ئارمىيەسى ۋە ھاۋا ئارمىيەسى تۇنجى بولۇپ تەيۋەن ئارىلىنى ۋەيران قىلىدۇ. تەيۋەن ئارمىيەسى ئەدىپىنى يەيدۇ. بۇ بىزگە ئۇرۇشنىڭ پەقەت ۋاقىت مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى، تەيۋەننىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە مۇستەقىللىقى ھەققىدە توختىلىپ خىتاينىڭ ئەزەلدىن تەيۋەننى باشقۇرۇپ باقمىغانلىقىنى ۋە تەيۋەننىڭ مۇستەقىل بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇنىڭ قارىشىچە تەيۋەننىڭ كىملىكى بىلەن خىتاينىڭ كىملىكى بىر بىرىدىن كۆپ پەرقلىق ئىكەن خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيىتى ئەزەلدىنلا تەيۋەننى ئىگىلەش شوئارىنى كۆتۈرگەن بولسىمۇ لېكىن تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلالمىغان تەيۋەن ئۆزىنىڭ مۇستەقىللىق ھالىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن.
تايۋان ئەمەلىيەتتە بىر دېموكراتىيە، خىتايدىن پەرقلىنىدىغان بىر دۆلەت بولۇپ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قالغان. بۈگۈنكى كۈندە دۇنيانىڭكى بىر قىسمى، يەنە ئەركىن دۇنيانىڭ بىر قىسمى. شۇنىڭ ئۈچۈن تايۋاننىڭ مۇستەقىللىقى مەيلى خىتاي ئېتىراپ قىلسۇن قىلمىسۇن، مەيلى خەلقئارادا BDTدا ئېتىراپ قىلىنسۇن قىلىنمىسۇن، ئەمما ئايرىم بىر دۆلەتلىكى بۇ مەۋجۇدىيەت، پۈتۈن دۇنيا كۆرۈۋاتقان، بىز ھەممىمىز شاھىت بولغان بىر ئەھۋال. خىتاينىڭكى ھېچقانداق ئەسكىرى يوق، ئىدارىسى يوق. ئىدارىمۇ قىلىپ باقمىغان يەنە كوممۇنىست خىتايلار. شۇنىڭ ئۈچۈن ۋىليام لەي يەنە تايۋاننىڭكى مۇئاۋىن پرېزىدېنتى لەي چىڭدېنىڭ دېگىنىكى بۇ سۆزىدە ناھايىتى كۈچلۈك ئاساسى بار. لەي چىڭدې بلومبېرگ خەۋەرلىرى بىلەن ئېلىپ بارغان مەزكۇر سۆھبىتىدە يەنە تايۋاننىڭ مۇستەقىللىقىنى قوغداش لازىملىقىنى تەكىتلەپ، مۇنداق دېگەن بىز خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىپ تىنچلىق ۋە گۈللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايمىز قانداقلا بولمىسۇن خىتاي تەيۋەنگە قارشى كۈچ ئىشلىتىشتىن ۋاز كەچمىگۈچە بىز ھەربىي كۈچىمىزنى كۈچەيتىپ دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ خىتاينىڭ تەھدىتىنى ئۈنۈملۈك توسۇپ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ مۇقىملىقىنى قوغدىشىمىز كېرەك مېنىڭچە خىتاينىڭ تەيۋەننى قوشۇۋېلىش خاھىشى توختاپ قالمايدۇ شى جىنپىڭدىن كېيىنكى خىتاي رەھبەرلىرىمۇ شۇنداق قىلىشى مۇمكىن بىزنىڭ ۋەزىپىمىز دۆلىتىمىزنى قوغداش ئىرادىمىزنى نامايان قىلىش رايون مۇقىملىقىنى قوغداش بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز دەپ كۆرسەتكەن لەي چىڭدې تىلغا ئالغان خىتاي تەھدىتى ۋە تەيۋەننىڭ بىخەتەرلىك مەسىلىسى ھەققىدە گوردون چاڭ ئەپەندى سۆز قىلىپ ئۇ تەيۋەنگە قارشى خىتاي تەھدىتىنىڭ بەك ئېغىر ۋە جىددىي ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە ئامېرىكا ۋە باشقا ئەركىن دۇنيانىڭ ياردىمىسىز تەيۋەننىڭ مۇستەقىللىق ئورنىنى ساقلاپ قالالمايدىغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ مۇنداق دېدى

بۇنىڭ ھېچقايسىسىدا خاتالىق يوق. ئۇلار ئاللىبۇرۇن مۇستەقىل. ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلەتتە بولۇش تېگىشلىك سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى تەيۋەندە بار. ئۇلار مۇستەقىل. ئەگەر ئەركىن دۇنيا ئۇنى قوللىسا، تەيۋەن ئۆزىنىڭ مۇستەقىللىق ئورنىنى ساقلاپ قالالايدۇ. بۇ بايدېن ھۆكۈمىتى ئۈچۈن ھالقىلىق مەسىلە. بۇ ئەركىن دۇنيا ئۈچۈن ھالقىلىق بىر مەسىلە. بىز مەغلۇپ بولماسلىقىمىز كېرەك. ئامېرىكا ۋە باشقىلارنىڭ ياردىمىسىز تەيۋەننىڭ ئورنىنى ساقلاپ قېلىش بەك قىيىن. بۇ ئىنتايىن مۈشكۈل. شۇڭا ئامېرىكا ۋە ئەركىن دۇنيادىكى باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەيۋەننى قوللىشى بەك مۇھىم. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى لەي چىڭدې ئوتتۇرىغا قويغان خىتاي تەھدىتى، تەيۋەننىڭ مۇستەقىللىقى ۋە كەلگۈسى ئىستىقبالى ھەققىدە توختىلىپ، تەيۋەندە دېموكراتىك تۈزۈم ئاستىدا يېڭى بىر ئەۋلادنىڭ يېتىشىپ چىققانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ مەڭگۈ مۇستەقىل بىر دۆلەتنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ يەنە بۇنىڭ تارىخىي رېئاللىقنىڭ ۋە تەيۋەن خەلقىنىڭ تەلىپى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى مەن تەيۋەنگە بىر نەچچە قېتىم بارغان بۇ يەرنىڭ خەلقلىرى خىتايغا ئوخشىمايدۇ مەيلى پىسخىكا جەھەتتىن مەيلى تەپەككۇر جەھەتتە مەيلى تۈزۈم جەھەتتە چۈنكى بىر تۈزۈم خەلقنى تەربىيەلەيدۇ. دېموكراتىيە تۈزۈم خەلقنى تېخىمۇ ئالىيجاناب قىلىپ، ئەركىنلىككە ھۆرمەت قىلىدىغان، بىر بىرسىگە ھۆرمەت قىلىدىغان قىلىپ تەربىيەلەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تايۋان خەلقى دېموكراتىيەگە يۈزلىنىپ ماڭغاندىن بۇيان تەربىيەلىنىپ يېڭى بىر ئەۋلاد يېتىلىپ چىقتى. بۇ بىر يېڭى ئەۋلاد تايۋاننى خىتاي بىلەن روشەن پەرقلىنىدۇ. قانداق جەھەتتە ئالاھىدە ئۆزىنىڭ كىملىكى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ تەرەققىياتى. مۇستەقىللىققا قاراپ ماڭىدۇ ھەم بۇ شۇ رايوننىڭ تارىخنىڭ تەلىپى ۋە خەلقنىڭ تەلىپى ھەمدە پەقەت مۇستەقىل بولغان ۋاقتىدا بۇ رايوننىڭكى بىخەتەرلىكى، تايۋان خەلقىنىڭ بىخەتەرلىكى، تايۋاننىڭ تەرەققىياتى، كەلگۈسىمۇ كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ، خىتاينىڭ تەھدىتىدىن مەڭگۈ ئۈزۈل-كېسىل قۇتۇلىدۇ.